پنجاهه پنجاهه ورهين جي تجويز، ٽيهن ٽيهن ورهين جون ڳالهيون آهن. جڏهن هندستان جي آزادي مقرر ٿي چڪي، انگريزن گهريو ته ان هندستان کي موٽي ساڳي قوت نه ڏجي، مجروح ڪري ڇڏجي. ڇو ته هندستان ساڍا اٺ سؤ ورهيه حڪومت هلائي انگريزن کي سؤ ورهيه ۾ ماندو ڪري وڌائون. هي جدا ڳالهه هئي ته انگريز پنهنجي تهذيب ۽ پنهنجي تعليم اسان تي مسلط ڪئي، حڪومت نه پيو ڪري سگهي نه ته هي اصول آهي اسلام پنهنجي تهذيب ۽ پنهنجي تربيت ۽ تعليم ملڪ تي مسلط ڪئي ساڍا اٺ سؤ ورهيه حڪومت هلي ناجنس قوم زبان ٻي تهذيب ٻي غذا خوراڪ ٻي مذهب ٻيو هندو مذهب ٻڌ مذهب ۽ زبان ٻي، تهذيب ٻي، رسم و رواج ٻيا، پر جڏهن قرآني تعليم ملڪ تي مسلط ٿي ته ساڍا اٺ سؤ ورهيه حڪومت هلي. اتان سمجهه ۾ آيو ته حڪومت جي دوام جو سبب تعليم آهي. قانون تعليم منجهان پيدا ٿيندو آهي. قرآني تعليم هلي وئي آهي، تنهنڪري هاڻي قانون جي پابندي نه رهي آهي. انگريزن هڪڙي تجويز ڪئي جيڪا هنن پنهنجي اولاد سان اولاد جي بقا لاء ڪئي مقصد هنن جو اهو هو ته مسلمانن جي قوت ۽ شيرازي کي ٽوڙي ڇڏجي گهڻن طريقن سان ٽوڙيائون مسلمانن جي هند جي شيرازي کي انگريزن جي اچڻ کان اڳ ۾ اسانجي هن ملڪ ۾ ڪو اختلاف مذهبي فرقيوارانه اختلاف ڪو نه هو شيعي جو اختلاف انگريزن کان پوء ٿيو. سلطان فتح علي خان، سلطان ٽيپو رحمت الله عليه مرهٽي ٻولي ۾ بهادر کي چئبو آهي ٽيپو اهو وڏو هڪڙو صوم و صلوات جو پابند هو معيار ٿورڙو هن جو ٻڌايان دين جو جنگ هلندڙ هجي انگريزن سان جنگي پوء اتي پاڻي جي ضرورت ٿي پئي خشڪي هجي ابر باد ملڪ ۾ ڪان هئي ڏينهن اهي سخت چاليها پوء اتي هڪڙي ماڻهو خواب لڌو توهان ۾ ڪو اهڙو شخص هجي جنهن کان نماز قضا ٿيل نه هجي صاحب ترتيب جو هجي دعا گهري ته پوء غريب ڪو سادو هو لشڪري ان ڳالهه ڪئي هڪڙي کي ٻئي کي ٽئين کي آخر ڳالهه پهچي وئي بادشاهه سلامت بادشاهه اعلان ڪرايو ته اهڙو ماڻهو اٿئي سارو لشڪر هزار ماڻهو هيا

مدارس ۾ طالب العلم صالح نيڪ ڇوڪرا پڙهن ٿا اهي صاحب ترتيب هوندا آهن ننڍڙا آهن وڏا ٿين ٿا نماز انهن کي منڍ کون وٺي آهي پوء فرض جو وقت به اهو ته نفل جو وقت به انهن جو اهو ئي آهي عمر انهيء قدر وڏا ٿي ٿا وڃن ته نماز اهڙا ماڻهو سڀ ته ڪونه آيا جيڪڏهن ڪو هوندو کڻي ته ممڪن آهي تنهنجي ڪسر نه ٿي ڪئي هجي ممڪن آهي بهرحال آخر جڏهن ڪو به ماڻهو نه مليو سلطان فتح علي خان اڳ ۾ ٿيو استسقا جي دعا گهري پاڻ

ماڻهو آندئون اهڙا جيڪي امام حسين جي حب، تعزيو وغيره ڪن. انگريز تعزيي جي اڳواڻي پيا ڪن. ماڻهو انهي علاقي جا جيڪي انگريزن جي هٿ هيٺ هيا، چون ته سائين بادشاهه انگريز جيڪو آهي وائسراء سو ڏاڍو امامن جو محب آهي. ڏسو ٿا ته تابوت جي اڳيئون تعزيي ۾ ٿو هلي، عزت ۽ احترام خاطر. ماڻهن کي ائين خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪيائين. نواب صديق حسن خان جهڙو ڀلو ماڻهو هو. پوء انهيء وڃي ان عورت سان شادي ڪئي ڀوپال جي راڻي سان نواب ماڻهو ته هو پوء به ائين عالم ماڻهو هيو هن کي خيال هو ته ڪنهن عالم سان شادي ڪريان سو ان سان اهل حديث قسم جو ماڻهو هو پر اهڙي ڪا خاص ڳالهه ڪانه هئي هن وقت اختلاف هو ماڻهو پوء هنن ڪئي ان وائسراء کي اتي دعوت پوء هن چيوسي توهان ڪجهه خدمات اسان کي چئو

ائين ٻه ٽي ڳالهيون ٻيون به ٻڌايائين، چي ڀئي توهان جي جماعت منظور آ، مصر منجهون گهڻا ڪتاب گهرائي ڏنيس، مطالعو ڪري توهان اهڙي قسم جا جزئيات لکو. نواب صديق حسن خان کي انگريز ٿو گهرائي ڏي ڪتاب ته توهان اهڙي قسم جا ڪتاب لکو جنهن ۾ اختلاف پيدا ٿئي. هنن جو ته اهو وطيرو هو ته ماڻهو پاڻ ۾ بگڙن. اهڙيء طرح سان نبوت جي دعويٰ ۾ به انگريزن وڏو هٿ وڌو. انهيء ماڻهوء کي نبوت جي دعويٰ ڪرايائون. ان جي پٺيان حڪيم نور الدين جهڙا ماڻهو شيطان پويون مسلط ڪيون، جو انهيء هن کي اهڙي قسم جون دوائون ووائون به کارايون، مراقي هن جي جيئن قوت وڌي وئي. اهڙي ماڻهوء کي خواب نظر ايندا آهن. پوء وري هي هن کي چوي ته سائين تون نبي ٿيو آن، مان به اهڙا خواب لڌا آهن. پوء اوڏهين جو توجهه مراقي واري جو ٿيندو، اها شيء به ڏسندو. جنهن کي صفرا جي بيماري ٿيندي ته ملڪ ڦڪو نظر ايندس. کنڊ چکندو ته ڪؤڙي نظر ايندس. نانگ جو جيئن زهر جنهن کي وات ۾ ۾ ڏنگ لڳل هجي نه، نم جا پن چٻاڙائيس ڪؤڙا ڦڪا لڳندا. جيسين زهر آهي، پوء جڏهن زهر لهي ويندو، هاڻي ڪؤڙا لڳندا. ائين مزاج هن جي ڦيرائي وئي. آخر هن نبوت جي دعوي ڪئي ڪمبخت. ائين ٿي پيو. اعتماد جي لاء انگريزن کي گاريون ڏياريون ويون. عيسائين سان هن کي مناظرا ڪرايا ويا. ته جيئن ماڻهن جو اعتماد ويهي ته انگريزن جي خلاف آ، جيڪڏهن هي پاڻ اهو خط نه لکي ته مين آپ ڪا خود ڪاشته پودا هون ته جيڪر ڪيئن خبر پئي؟ تو هئ زمين ڪا نور مين هون آسمان ڪا نور هي مهاراڻي وڪٽوريا ڏي ٿو لکي ڦر نور نور ڪي اوپر اترا اگر آپ هماري حفاظت نه ڪرينگي تو هم ختم هو جائينگي هم آپ ڪي خود ڪاشته پودي هين تهان جا پوکيل اسان چڪي آهيون هندستان ۾ اهو غلام قادياني جو خط اسان وٽ رکيل آهي بهرحال انگريزن اهڙي قسم جي هڪڙي اها به حرڪت اسان جي ملڪ ۾ ڇڏي ۽ انهن جي راز کي ٻٽيهن سالن کان پوء ظاهر ڪيو ويو آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته تهان کي کا خبر پئي ته پنهنجي جيڪو ادارو اٿو ان ۾ اچي خبر ڪيو

ظفر الله اها تجويز پيش ڪئي انگريزن کي چيو ته هاڻي اسان کي ملڪ جو ٽڪرو جدا ڪري ڏيو ۽ ان ۾ اسانجي فوج اسانجو انتظام اڄ کان وٺي مٿي رهي ۽ ان تي نوازشون ٿين جيڪو جيڪو به فوجي ميجر هجي گهٽ عهدي جو هجي پر جيڪڏهن قادياني عورت سان شادي ڪري ته هن کي ڪرنل بڻائين ڪو به عهدو بغير عورت قاديانڻ جي ڪنهن مسلمان کي نه پئي ملي سگهيو. اهي ماڻهو مسلمان پوء اقتدار جا پوڄاري آهن. تعليم ۽ تربيت ۽ تهذيب انگريزن جي هنن کي تباهه ڪري ڇڏيو هو. اقتدار جا پوڄاري ٿي ويا ها. هوا پرست ٿي ويا. انگريزن هنن ۾ آڻي هن وقت تائين جيڪي ادارا اتي آهن ان ملڪ ۾ ٻاهر فارين ۾ مقصد هوندو آهي مسلمانن جي حليي کي بگاڙڻ ۽ ان جي قلب کي ٽوڙڻ اسلام کان. ۽ هي ڳالهه معلوم هجي ته جيستائين ڪو ماڻهو اتي شراب نه پيئندو، ڇورين سان ناچ نه ڪندو، سند نه ملندس. حافظ حسن کي پندرهن سال ٿيا پيو ٿو ٺوڪرون کائي. ڏاڙهي به اٿس، ٽائي به نٿو ٻڌي، ڇوڪرين سان به نٿو راند کيڏي، شراب جي مجلس ٿئي ته ان ۾ اٿي وڃي. پوء هڪڙي دفعي استاد چيس ته تون اٿي ڇو ٿو وڃين، توکي ڪوڪا ڪولا ٿا ڏيون. جيئن اسان جي حضور سائين فرمايو آهي جنهن جنهن نشست ۾ جنهن جاء تي هنن کي ائين چئي جنهن ٽيبل تي شراب پيئبو اتي مسلمان نه ويهندو مان مجبور آهيان هاڻي اهڙي ماڻهو کي ڪٿان پاس ڪن پاس تڏهن ڪندس جڏهن اهي ڳالهيون قبولي ڦاٿو پيو آهي اهڙي طرح جيڪي ٻاهر وڃن ٿا تعليم تي انهن کي مروڙي مسخ ڪري ذهن هن جو ڦل بڻائي جيئن چئبو آهي ته هن جو ذهن پنهنجي پير تي ڪڇي پنهنجي پير جو جوتو بڻائي پوء هيڏي ٿا موڪلين اهڙيء طرح اسان جي ملڪ ۾ قاديانيت جي اشاعت ٿي. ٻٽيهه سال ان راز کي مخفي رکيو ويو. هيل ڪاغذ جو گذريل سال ڪاغذ هي پڌرا ٿيا آهن ته جناح کي مقرر ڪيو ويو. ظفر الله هن کي چيو ته منهنجو نالو نه وٺ. توهان تنظيم پنهنجي طرفان ڏيو ۽ چئوس ته مسلمانن جو نالو دنيا ۾ ڪونهي. هندستان جي اندر توهان پنهنجو نالو اجاگر ڪريو. پوء جناح ان ڳالهه کي بحث مباحث کان بعد سمجهيو ۽ ماڻهو اهو چونڊيو جيڪو پاڻ مسلمان ڪونه هو. جناح جو اسلام سان ڪهڙو واسطو؟ خوجا آهن گوري. آغا خاني، جيڪي بت جي پوڄا ڪندا آهن. هنن جي غيرت اها آهي ته عورت هيڏانهن هيئن گرو اهي منڍيون پاڻ ۾ ڪري ٻه فٽ وچ ۾ رکي سمهي پونديون آهن. وار هنن جا هيڏي هنن جا هيڏي جيڪي وار وڇائبا. پوء انهن جو پير انهن جي وارن تان هي لنگهي ويندو آهي. اهو فرش وڇائيندا آهن. اهي مسلمان آهن. ۽ نڪاح هنن جو ڪيئن ٿيندو آهي؟ نڪاح جيئن ٿيندو هيڏي قطار مردن جي هيڏي قطار عورتن جي ٻاهري ۾ جڏهن پير اچي چيچ چيچ سان ملائيندو وڃي نڪاح ٿي ويو. عبادت ۾ ويندا آهن ته جيڪي به پير مري ويا اٿن سڀني جا بت انهن ۾ رکيا آهن ور هڪڙو علائقو آهي لاڙ ڏي مان اهو ڏسي آيو آهيان اتي بت هنن جا پيرن کي پوڄيندا آهن مڙي گرجا ٺهيل آهن اهڙي ماڻهو کي چونڊيون ته نالي ۾ مسلمان به هجي اسلام هجيس ڪو نه ڪو ان کي اڳواڻ ڪجي اسان بدنام آهيون قادياني ظفر الله چيو منهنجو نالو نه ٻڌائجو هن کي نه ته قبول نه ڪندو ڇو ته هي به اسان کي قادياني ٿو سمجهي ٿو ايتري ڳالهه هئي تنهنڪري ظفر الله جو نالو ڪاٽي ڇڏيو جناح جي موئي ڏينهن تي اها ڳالهه ظاهر ٿي مان هئس ڪراچي ۾ ظفر الله هي پري ڏٺوسي ته بينچ تي ويٺو آهي پوء چيوس ته تون ڇو نٿو اخبار وارن چيس تون نماز ۾ شريڪ نه ٿئي نماز جنازي ۾ چيئي ته مجهي ڪافر حڪومت کا مسلمان مسلمان وزير سمجهو يا مسلمان حڪومت کا ڪافر وزير

اها جماعت پنهنجي لشڪرن تي ڪو تحڪم نه ڪري بلڪ هدايت سان هلي جڏهن الله لا اله الا هو الحي القيوم آ ته سلام انهن جو جيڪو هوندو سو به سهڻي طريقي هوندو ۽ هي انگريزن جو خاص دستور هو ته ننڍو ماڻهو وڏي کي سلام ڏيندو ۽ ان جي آڏو سلام جي حيثيت ۽ ٻيو ٽيون سڄو اهو سلام انهن جو جيڪو آهي هٿ سان اشارو يا ڪي اکر اسلام ۾ وڏو ماڻهو ننڍي تي سلام ڏيندو بادشاهه هوندو ته وزير تي سلام ڏيندو وزير هوندو ته امير تي سلام ڏيندو امير نوڪر تي سلام ڏيندو حالانڪ انگريزن ان کي ابتو ڪيو اها اقتدار پرستي هئي اسلام ۾ رواداري آهي تحڪم ڪونهي ڪنهن کي ٻانهو بڻائڻو ڪونهي. جڏهن هڪڙو سلام اچي ٿو ڏئي، دعا ٿو ڪري، اهو وڏي جي شفقت جو مظاهرو آهي. مگر هنن انهيء کي نيازمندي سمجهيو، تنهنڪري ان کي ڦيرايو، هنن تحڪم ڪيو. ڪفار جا ٻه قسم آهن. عداوت ۾ هڪڙا سخت ترين، بدترين.

اهو ڪفر جو قسم اهو ڪافرن کان سکيو جيڪي نرم قسم جا ڪافر ها جيڪي بدترين ڪافر ها انهن جو ته اهو ڪم هوندو جو سڌو سڌو ڪفر کي ظاهر ڪري اسلام جي جو انهن سان مقابلو تمام آسان آهي يا صلح يا جنگ پر اهڙو جيڪو ڪافر آهي جو ظاهر ۾ نرم اندر ۾ الد الخصام ۽ جڏهن وڃن هليا ته عضوا عليڪم الانامل پوء وڃي پنهنجون آڱريون چپين دشمني کان اهي ماڻهو تمام بڇڙا پوء مسلمانن به اهڙيون ڳالهيون سکيون ٺڳيء جون ڳالهيون ٿين معاهدا ٿين معاملا ٿين ڪم ڪڍڻ کان بعد وري ٺڳي ڪري وڃن اهو ڪفر آهي جيڪو مسلمانن جي دلين ۾ لنگهي آيو آهي ڪافرن جي ۽ منافقن جي ميل جول سان

ائين ٿي پيو احد جي لڙائي ۾ نڪري ويا ٽي سؤ ماڻهو نڪري ويا مسلمان هيڏو اختلاف ڪري پيا هڪڙن چيو ته احد جي لڙائي مان کان جڏهن واندا ٿينداسي انهن کي به قتل ڪنداسي هي غدار اسان سان هلي ڪري پوء وري موٽي ويا آهن ٻين چيو ته نه ائين نه ڪبو ڪلمو ٿا پڙهن پيا جن جي هن سان خوشامد آؤ ڀڳت هئي اچي اختلاف پيدا ٿيو احد جي لڙائي کان بعد مسلمانن ۾

هڪڙن جو خيال آهي ته اهي آيتون منافقن جي باري ۾ لٿيون هيون عام تفسير ائين ٿا چون جيئن مان ڳالهه ٻڌائي ۽ حضرت شاهه ولي الله صاحب رحمت الله عليه جو خيال آهي ته اهي ڪافرن جي لاء اها جيڪي هن اسانجي ملڪ جا ڪافر آهن هاڻي هنن کي نه ڇڏينداسين ڇو ته احد جي لڙائي هنن ڪرائي آهي

اهي هڪ جهڙا ڪونهن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر استثنا ٿي ڪجي انهن ماڻهن کي جيڪي لاچار آهن هڪڙو صحابي سڳورو هو انجي اکين ۾ نقصان هيو ان عرض ڪيو ته حضرت پوء مان ته لاچار آهيان زيد بن ثابت انصاري ٿو چئي ته ان وقت ۾ قرآن شريف نازل ٿي رهيو هيو

ڪلا وعد الله الحسنيٰ الله تعاليٰ سڀني سان نيڪي ڪئي آهي سڀئي اتي رب تبارڪ وتعاليٰ اها ڳالهه عام ٿو ڪري مجاهدن کي قاعدين تي اجر عظيم آهي درجا آهن مغفرت رحمت آهي ٻين کي پوئتي ڪان الله غفور رحيم آهي گهٽ وڌ ٿيندو معاملو قرآن پاڪ ۾ هن ڳالهه ۾ شڪ نه آهي ته قرآن پاڪ جا مضمون جيڪي آهن سڀ ايترا ئي پر قرآن پاڪ جو هڪڙو اعجازي شان آهي قرآن پاڪ جو هڪڙو واقعات جو شان آ تبليغ جو شان آ نبين جا قصا ۽ ٻيا اعجاز معجزا قرآن پاڪ جا جيڪر ڏسجن ٿا ته معجزا به عجيب آهن ٻيو قرآن پاڪ جو اهو آهي جهاد جو دفعو ان باري ۾ ڪيترن ماڻهن جي ذهن ۾ هيء ڳالهه وڌي وئي آ ته جهاد جي مسئلي تي نبي کان سواء ٻيو عمل نه ڪري سگهندو اهو چٽو پوء جڏهن ائين ٿيو ته شخصي تعليم ٿي پئي پوء اجتماعي تعليم نه ٿي نبي جو ڪري ان کان سواء ٻيو نه ڪري تنهن ڪري مسلمان هاڻي اقامت قرآن قرآن جي لاء سائين ويٺا جڏهن ڪڏهن ڏسن ته ڪو اچي نبي ايندو ڪونهي پوء اجتماعي ته سڄي جيڪا اسلامي قرآن لحاظ کان باطل ٿي وئي ان ذهن جي پيداوار پٺيان

تجارت جي لاء ڇو هنن کي موقعا مليا ها. ٻيهر جڏهن مال جا جهاز ڀري آيا ته ٻورين ۾ ۾ به اهي ٻڌل ها ۽ کوکن ۾ به بند ٿيل ها. سرب مهر کوکا اچي پنهنجي انهي ۾ لاٿائون. ڪارخاني ۾ گهڻي علائقي ۾ اهو ٺهيل هو. ڇانوڻي حقيقت ۾ ڪا مسلمانن جي آمدرفت هتي نه هوندي هئي. چوندا تاجرن جو اڏو آ.

مسلمانن قرآن تي تدبر نه ڪيو ۽ قرآن تي اهڙي قسم جي تدبر ڪرڻ ۽ پروگرام پهچائيندڙ واري شخص جي لاء هزارين شڪوڪ هزارين گمان مان توهان کي هڪڙي عجيب ڳالهه ٿو ٻڌايان آهي ڏاڍي مزي جي ذاتي طور اسان کي ته ڪا خواهش نه هئي هن وقت تائين به نه ان وقت تنهن ڪري ته مان ٻين ماڻهن جا نالا منتخب ڪيا جنهن ۾ طلبا ۾ امير جي چونڊ پئي ٿي مان ته زور ڀريم مان هڪ ٻه ماڻهو پنهنجو پيدا ڪيو جن منهنجي مخالفت ڪئي تڏهن جان ڇٽي منهنجي. مون کي امير ٿيڻو ڪونه هو، ڇو ته امير جي لاء صلاحيتون کپن اهي مون ۾ ڪونهن. پر جن ماڻهن مخالفت ڪئي سردست سي اهي ئي صرف انهيء بنياد تي ته جماعت تبليغ جي خلاف آ تنهنڪري هن کي امير ڪيئن بڻايو. سرحد جي ماڻهن بلوچستان جي ماڻهن مخالفت انهيء بنياد تي ڪئي. مان گهڻو خوش ٿيس پر ڏٺم ته اها ڳالهه غلط ٿا ڪن. مان جماعت تبليغ جي خلاف نه آهيان. مان جماعت تبليغ کي پنهنجي جماعت ٿو سمجهان.

الله تعالي رحم فرمائي وڏو نظام آهي وڏو معاملو آهي اهو سڄو مضمون هو جيڪو اسان آيات مٿي پڙهي آياسي انهن منجهان جيڪو انعڪاس ۽ خلاصو پئي نڪتو اهو بيان ڪيوسي

هو گهڻو هل سائين وڏن وٽ به ايندو هو ماڻهو ڀلو صالح پير جهنڊي جو هو مدرس به ٿي رهيو حضرت مولانا عبيدالله سنڌي جو شاگرد به هو ان جا جذبات ڏاڍا مقدس هوندا هئا اهو بزرگ به هيو مان ان مٿان تقرير ڪئي هن وقت ۾ اسانکي ٻي ته ڪا ڳالهه ڪانهي ذهن جي ساخت جيڪڏهن ٿي وڃي ته وڏي ڳالهه آهي سڀاڻي اهي جيڪي حڪام آفيسر جيڪي انگريز بڻيا ويٺا آهن ڪرسين تي جيڪڏهن ذهن ٺهيل هوندو نه ته جيڪو اسلامي ذهن جو ماڻهو ايندو لازمي طرح ان جي اسان صرف ايترو ٿو کپي هن وقت ۾ اسان ايتري تنزل جي حالت تي پهتل آهيون جو رڳو ماڻهن جو ذهن ٺهي وڃي اسلام ۽ مسلمانن ۾ قرآن ۽ جهاد ۽ صالحين کي رڳو چڱو سمجهن اهو آهي قرآن پاڪ جو هڪڙو مسئلو جنهن تي مان ڳالهايو اما من اعطي واتقي و صدق بالحسنيٰ فسنيسره للحسنيٰ

فما جعل الله لڪم عليهم سبيلا پوء توهان جي ان تي ڪو راهه رسم ڪانهي نه ڪو رستو آهي مطلب ته منافق ماڻهو ڪفر تي ڄميل آهن خود ته اسلام نٿا قبولن چاهين ٿا ته توهان کي به ڦيرائن گهيرائن ۽ توهان کي به ڪافر بڻائي ڇڏن اهو هنن جو مقصد آهي ايمان قبول ڪرڻ ۽ وطن ڇڏڻ توهان وٽ نه اچڻ، اهي سڀ ڳالهيون انهن جي ذهن جا پيش خيما آهن، عنوان آهن انهن جي ذهن جا. تنهن ڪري توهان انهن سان باقي جيڪڏهن اهي سڀ ڳالهيون ڇڏي اچن پوء ته ٺيڪ آهي. ستجدون آخرين آخرين ٻيا توهان کي هڪڙا ملندا ماڻهو جيڪي يريدون ان يامنوڪم توهان کي اهي به توهان اهڙا آهن اهي ماڻهو چاهين ٿا ته امن ۾ رهن توهان کان اهي امن ۾ رهن ۽ ان يامنوڪم توهان کان امن ۾ رهن ويامنوا قومهم توهان جي جنگ کان به پنهنجي قوم کي بچائن ڪلما ردوا الي الفتنة مگر اهي ماڻهو جيڪي في الحال پنهنجي امن جي تقاضا ٿا ٻڌائن جڏهن موٽايا ويندا اهي فساد ۾

محض مضبوط طاقت توهان جي انهن تي هلائي آهي بعضي ماڻهو اهڙا به هيا جيڪي توهان سان عهد ڪن ٿا ته نه توهان سان وڙهنداسي نه توهان جي قوم سان وڙهنداسي اهي توهان سان پنهنجي قوم جي حفاظت لاء اهڙي قسم جا معاهدا ڪن ٿا بلڪه هو جڏهن پنهنجي قوم جو غلبو ڏسندا ته انهن سان مددگار ٿي ويندا اهڙي ماڻهن کان توهان به درگذر پوء نه ڪجو ۽ توهان جا هٿ لازمي طرح سان انهن جي مٿان هلن ائين نه ٿيو، ڇو ته هنن پنهنجا عهدا ٽوڙيا آهن توهان سان. في الحال توهان عهدو نه ٽوڙيو، ايترو ڪريو. هتي الله تبارڪ وتعاليٰ ڪافرن سان جنگ جي ڳالهه ٻڌائي پنهنجا جيڪي وچ ۾ اختلافات ٿي پوندا آهن ڪڏهن معاشري ۾ مسلمان مسلمان کي ماري وجهي عمدن ماري وجهي تنهن جو بحث مٿي گذريو آهي

خطرو ڪونهي ته ڪا قوت اسان هن کي ڏني گردن به آزاد ڪبي ديت ادا ڪبي فلم يجد جيڪڏهن اها شي ڪانهي ڪا تحرير ته ڏبو فصيام شهرين متتابعين تحرير ته پنهنجي طرفان آهي ٻانهي جي ديت ته لازمي ڏيڻي حقوق عباد ۾ داخل آهي ٻه مهينا لڳو لڳ روزا رکبا توبة من الله گناهه بخشائڻ لاء الله جي طرفان ڪان الله عليما حڪيما الله تعالي عليم حڪيم هر ڳالهه ڄاڻي ٿو ومن يقتل مؤمنا متعمدا جيڪو مومن کي ڄاڻي واڻي ماري فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان جي جزا جهنم آهي ڄاڻي واڻي مومن کي ايمان ڏسي ڪري ماري ٿو غلطي جي ڳالهه نه آهي قصدن آهي

فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان جيڪڏهن ڇڏين ٿا معنيٰ خون ڇڏين ٿا ته خون بهاء ڏيو خون بهاء سهڻي طريقي سان ڏيو هو گهرن نرمي سان توهان جلد ڏيندا وڃو يا معاف ڪري ڇڏيو بلڪه آخرت جو عذاب ڪونه لهندو اهو آهي لعنه واعد له عذابا عظيما عظيم الله فرمائي ٿو خدا جي لعنت آهي هن تي عذاب عظيم هن جي لاء تيار ٿيل آهي جمهور علماء وٽ خلود ان جي لاء آهي

پوء توهان جي ڪهڙيء شيء کي اسان قبول فرمايو آهي اهو ئي ته ڪلمو آهي اهو ئي ته سلام آهي پوء توهان جي ڳالهه قبول هن جي ڳالهه قبول نه ڇا فرق غلطي آهي توهان جي پوء فتبينوا جاچي ڏسو الله توهان تي ٿورو ڪيو توهان به ته تحقيق ڪريو ان الله ڪان بما تعملون خبير آهي الله تعاليٰ توهان جي عملن تي خبر رکندڙ آهي

ڪي مسلمان اهڙا آهن جو دل سان ته سچا مسلمان آهن پر ڪافرن جي معاشري ۽ حڪومت ۾ مغلوب ٿي رهن ٿا. ڪافرن جي خوف کان اسلامي ڳالهيون به نٿا ڪري سگهن. جهاد جي حڪم تي تعميل به نٿا ڪري سگهن. هاڻي انهن تي فرض آهي ته هجرت ڪن. پنهنجي اسلام جي مسئلن کي جتي جاري ٿي سگهي اتي جاري ڪن. آيت جو خلاصو مطلب هي ٿيو ته جيڪي ماڻهو پنهنجي مٿان

وقع اجره علي الله الله تعالي تي هن جو اجر اٿئي ڪان الله غفور الرحيم الله تعالي غفور رحيم ۽ مهربان آهي ان جي مٿان پنهنجو فضل ٿو ڪري اهو خطرو نه ڪري موت اچي ويو پرواهه نه آهي مقصد آهي ڪاميابي سان ملي وئي نيت سان به ملندي آهي ته هلي چڪو هو رستي ۾ واذا ضربتم في الارض جيڪڏهن توهان زمين ۾ سفر ڪريو فليس

اسلحه ته هوشياري هٿيار آهي. حذر ۽ بچاء چئبو آهي حذر کي. ود الذين ڪفروا ڪافر چاهين ٿا جي توهان غافل غافل ٿي وڃو هٿيارن کان يا پنهنجي اسباب کان فيميلون عليڪم ميلة پوء جيڪڏهن يڪ بارگي توهان تي حملو ڪن. ولا جناح عليڪم ان ڪان بڪم اذيً هاڻي جيڪڏهن توهان کي ڪا تڪليف ٿي پئي آهي ڪو مينهن آهي بارش آهي يا مريض آهيو ان تضعوا اسلحتڪم پوء جيڪڏهن هٿيار رکي ۽ نماز پڙهو ته انهي ۾ به ڪانهي ڳالهه مطلب ته جيڪو واجب هو تنهن کي الله تعاليٰ ان کي اختياري ڪري ڇڏيو خذوا حذرڪم هوشياري نه ڇڏجو باقي

جيڪي خيانت ڪندڙ شخص آهن انهن جي طرفان تون خصيم نه ٿي مطلب ته جيڪڏهن ڪو جرم جو ۽ گناهه جو مرتڪب ٿي پوي ته ان کي سزا ڏيڻي آهي اهي ماڻهو ڪوشش ڪري هيلا گهڙيندا آهن ته بچن حضور انور صلي الله اهڙي اهڙي انداز سان اظهار ڪن جو ڄڻ پاڻ ويچارا بري ۽ هڪ دفعي جو واقعو ائين ٿيو هڪڙي مسلمان ٻئي مسلمان جي گهر ۾ نقب لڳايو ۽ سو سوراخ ڪيائين ٽنگ ڪري اندر ويو پئسا اتان کڻي آيو ۽ هٿيار به چورائي ۽ ان ٿيلهو جيڪو هو سو ان ۾ هو ڪو شايد اٽو سو ان ۾ هو سوراخڙو سو پويان ڇڻندو جو اٽو پيو اچي ته اچي چور جي گهر تي پيو اهو نشان ٿي پيو چور ته وڃي رکيو اهو سوراخ جيڪو هو سو چور جي گهر تائين رستي ۾ ڪرندو آيو چور ڇا ڪيو جو ان جي پنهنجي مال کي ان مال کي گهر ۾ نه رکيائين رات جو اهو مال کڻي يهودي وٽ امانت رکي آيو اهو واقف هو هن جو ڏٺائين ته هي هاڻي ڇڻيو آهي منهنجي گهر تي آ تنهن ڪري ڊراهي يهودي ڏي ان تي ان جا داڻا وري به ٿورا گهڻا جيڪي ڪرن ٿا هن کي بند نه پيو ڪري سگهي صبح جو مالڪن جو سائين اٽي جو سراغ لڳايو ته اچي يهودي جي گهر تي بيٺا هو ته لڳي ويو نه اٽو پرتي مسلمان جي گهر کان يهودي کي وڃي پڪڙيائون هن مال جو اقرار ڪيو سڀ ڪجهه ماء اڙي آهي ته پوء تو ڇو کنيو آهي چي ماء ڪو نه کنيو آهي ماء وٽ رات جو فلاڻو شخص اچي امانت رکي ويو آهي ماء چور نه آهيان مالڪ جيڪو هو ان حضور انور صلعم جي خدمت ۾ عرض ڪيو قوم ۽ جماعت جيڪا هي سڀني اتفاق ڪيو

ها انتم هؤلاء جو توهان اهي آهيو جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ٻيا ماڻهو به کين ڇڏندو ڪو اسان جو ڪوئي مجرم نه آهي فلان فلان توهان اهڙا ماڻهو ٿيا آهيو فمن يجادل عنهم جيڪو انهن کان ڪير جهگڙو ڪندو ڀلا قيامت جي ڏينهن پوء ڪير هن جو طرف وٺندو هتي توهان مجرمن جو طرف ٿا وٺو ام من يڪون عليهم وڪيل آهي ڪير هن جو وڪيل ٿيندو ومن يعمل سوءا جيڪو برائي ڪري پنهنجي نفس تي ظلم ڪري استغفار ڪري الله تعاليٰ کان الله تعاليٰ کي غفور رحيم پائيندو هو من يڪسب اثما جيڪو گناهه ڪندو فانما فانما يڪسب علي نفسه پنهنجي نفس تي ٿو ڪري ڪان الله عليما حڪيما الله تعالي عليم حڪيم آهي معنيٰ معاشري جي اندر اهڙي قسم جي ماڻهن کي چستي سان پڪڙيو من يڪسب خطيئة جيڪو گناهه ٿو ڪري اثم ٿو ڪري ڪنهن بري ماڻهو کي تهمت ٿو ڏي فقد احتمل بهتانا وڏو گناهه ٿيو طوفان هن ڪيو آهي ولولا فضل الله عليڪ جيڪڏهن الله جو فضل رحمت نه هجي ها ته جيڪر هڪڙي جماعت انهن منجهان ارادو پئي ڪري ته توکي گمراهه ڪن غلط فيصلو توکان وٺن مگر اهو توکي ته ڪجهه نه پيا ڪن پاڻ پيا غلط فيصلو ڪن پاڻ کي پيا گمراهه ڪن نبي ڪيئن گمراهه ٿيندو ڪنهن جي چوڻ سان وما يضرونڪ من شيء توکي ڪو نقصان نه وانزل الله عليڪ الڪتاب الله تو تي ڪتاب موڪليو حڪمت موڪلي توکي سيکاري ما لم تڪن تعلم جو تون نه ڄاڻندو هئين ڪان الله ڪان فضل الله عليڪ عظيما رب جو فضل آهي تو تي مطلب خائن فريبڪار

هڪڙو اهڙو مضمون بيان فرمايو آهي جنهن ۾ حق واري کي انتهائي تحقيق تي پهچڻ لاء مجبور ڪيو ويو آهي جيستائين انتهائي تحقيق تي نه پهچبو تيستائين سراسر ڳالهين کي درخور اعتنا نه آڻبو اندروني معاملات الله جي حوالي آهن مگر ان فيصلي ۾ عجلت نه ٿئي اهو هڪڙو وڏو مسئلو آهي ان جي لاء هڪڙو واقعو ٿو اچي قرآن پاڪ جي اندر آيت جي شان نزول ۾

طعمي ڇا ڪيو جو اها زرهه هن جي وڃڻ کان بعد سندس گهر ۾ ته هئي کوٽي هن پنهنجي ڪم آندي ۽ اهو غصب امانت ۾ حفاظت کي هن ٿوري اهڙي امانت جي ضمانت ٿيندي آهي ڪو شخص ڪنهن وٽ اچي امانت رکي ان کي هٿ ناهي لائڻو بشرطيڪ هو اجازت ڏئي. پوري رکڻ جي معنيٰ اها آهي ته اجازت نه ڏني، نه آهي اجازت. ڪجهه وقت کان بعد يهودي طلب ۾ آيو پاڻ چيس ته تون مان وٽ زرهه رکي ڪانهي اهو واقعو يهودي هن جي قبيلي جي ماڻهن ڏانهن ويو جي طعمي جي گهر ۾ مان زرهه رکي آهي

اهو معاملو هڪڙو وڏو ٿي پيو تهمت جهڙو خيانت جهڙو وري ٻيو ماڻهو انهيء تي خيانت تهمت ابو مليڪ تي يهوديء چيو ته مان حضور انور صلي الله عليه فيصلو کڻي ٿو انصار جو ولر طعمي بن ابيرق جي مدد ۾ برادريء طور نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ آيا اتي اچي سڄي ڳالهه ڪيائون رسول سائين جن ڳالهه ٻڌي ايستائين متاثر ٿيا انهن جي ڳالهين کان جو طعمي کي بري بڻائي ۽ يهودي کي تهمت ڏيندڙ فرمائي ظاهر حالت ايترا ماڻهو جو گڏجي چون وري ٻئي جي گهر مان لڌي هتي الله تعاليٰ آيت کي نازل ڪيو انا انزلنا اليڪ الڪتاب نبي اسان تو ڏي قرآن موڪليو آهي ته ٺيڪ ٺيڪ سچ سان لتحڪم بين الناس بما اراڪ الله ماڻهن ۾ تو انصاف ڪر جيڪي توکي رب سمجهائي ولا تڪن للخائنين خصيما هي دغاباز اهڙا انهن سان تون انهن جي طرفان نه ٿي دغاباز ان جي طرف نه جڏهن اها آيت لٿي ۽ نبي سائين آيت پڙهي اتي جو اتي مجلس ۾ ته طعمه شرمسار ٿي ڏاڍو پوء طعمه شرمسار ٿيو قرآن نازل ٿيو ان جي خلاف ماڻهن کي هن کي ڄڻو گهڻي ٿڪ ٿڪ ٿي پئي اهڙو ڪوڙ اهڙي خيانت قرآن تنهنجي خلاف لٿو نه رهي سگهيو ڀڄي ويو مکي مرتد ٿي اسلام ٿي ويو اتي وڃي رهيو حجاج بن علاط نالي هڪڙو شخص هيو مکي پوء ان جي گهر تي چڙهيو اتي وڃي سوراخ هنئي کاٽ هنئي اندر وڃي ڪجهه چوريء جو خيال ڪيائين حجاج جيڪو ٻاهر ستل هيو ته موسم جي گرمي جي يا ڪيئن اندر پيرن جو کڙڪو ٻڌائين ته کلون سڪل پيون اهي به هن جي پيرن تي اونداهي ۾ جو کڙڪيون

الله کان نٿا لڪن وهو معهم سان گڏ انسان کي پنهنجي رب جي حاضري پنهنجي ذهن تي رکڻ کپي جي اها حاضري ٿي وڃي اهو ولايت جو درجو آهي مسلمان ۾ اهو ولايت جو درجو آهي هر گناهه کان حفاظت جو مقام آهي انسان کي هر ڪمزوري کان قوت جو اهو هڪڙو وڏو سامان آهي الله کي جڏهن هميشا پاڻ سان گڏ سمجهي هو رات جو ڳالهيون ٻولهيون پيا ڪن مشورا پيا ڪن انصاري وغيرا انهن جي متعلق اهڙيون ڳالهيون جنهن کان خدا راضي نه هجي طعمي جي مدد ۾ الله تعاليٰ انصار کي حڪم ٿو ڪري توهان اهڙا جادلتم عنهم دنيا جن انصار گڏجي نبي اڪرم صلي الله وسلم وٽ آيا هئا ميڙ ڪري ته اسانجي طعمي سان قومي سان اهڙو ظلم ٿيو آهي يجادل الله جيڪو الله تعاليٰ سان جهڳڙو ڪندو ڪير آهي جيڪو الله سان جهڳڙو ڪندو قيامت جي ڏينهن من يعمل سوءا او يظلم نفسه جيڪو مرتڪب ٿئي گناهه جو پنهنجي نفس تي ظلم ڪري يا هڪڙي ٻئي ماڻهو کي تهمت ڏئي يرم به بريئا پاڻ خطا ڪري يا ٻئي کي تهمت جو گناهه پاڻ جرم ٻئي تي تهمت اڇلڻ تمام وڏي ڳالهه آهي اهو بڇڙو گناهه آهي ائين نه ڪرڻ گهرجي فقد احتمل بهتانا واثما مبينا لولا فضل الله عليڪ اي نبي الله جو رحم آ تو تي مهرباني آهي نه ته انهن